ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂຫນແຮງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ
ໂດຍການອ້າງອີງເຖິງສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງໃສ່ຜູ້ຍາຜູ້ຍິງ ແມ່ນການກະທຳໃດໆໃນດ້ານເພດທີ່ອາໄສຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສ້າງ ຫຼື ອາດຈະສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ເພດ ຫຼື ດ້ານປະສາດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງມີຄວາມທຸກທໍລະມານ ອັນມີດ້ວຍການນາບຂູ່ຈະທຳຮ້າຍ ຫຼື ນາບຂູ່ຢູ່ໃນສາທາລະນະຊົນ ຫຼື ຊີວິດສ່ວນຕົວ ລາຍການ Domestic Violence ຂອງ SBS ທີ່ມີຊື່ວ່າ See What You Made Me Do ທີ່ເບິ່ງໄດ້ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ຖືກນ ຳມາສະເໜີຕໍ່ປວງຊົນໃນວັນພຸດທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ນະທີ່ On Demand ແລະ ຈະຖ່າຍທອດອີກໃນວັນພຸດທີ 12 ພຶດສະພາ 2021 ແລະ ວັນພຸດທີ 19 ພຶດສະພາ 2021 ໃນເວລາ 8 ໂມງ 30 ຄ່ຳ ແລະ ກໍຈະຖືກນຳມາສະເໜີຄືນໃໝ່ອີກໃ ນວັນອາທິດທີ 23 ພຶດສະພາ 2021